ບັນດາສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ເອົາບາດກ້າວເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຫ້າວຫັນເຂົ້າໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ແຕ່ຫົວທີ ພັກເດໂມແຄຣັດຄາດວ່າຈະມີບັນດາຜູ້ສະໝັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອລົງແຂ່ງຂັ ນກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເວລາທີ່ເພິ່ນລົງສະໝັກເພື່ອໃຫ້ຖືກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຄືນອີກໃນປີໜ້ານີ້ ແຕ່ວ່າ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ຍິນຈາກລາຍງານຂອງນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດ Jim Malone ຂອງວີໂອເອ ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ມີໃຜປາກົດໃຫ້ເຫັນວ່າຈະເປັນຜູ້ສະໝັກຢູ່ໃນອັນດັບນຳໜ້າຂອງພັກດັ່ງກ່າວ ກິ່ງສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ Wow! Hello Manchester!
ທ່ານນາງ Elizabeth Warren ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນຜູ້ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນກ້າວອອກຈາກປະຕູໄປ ໂດຍການເດີນທາງແຕ່ຫົວທີໄປຍັງລັດ New Hampshire ແລະ ໄອໂອວາ ເຊິ່ງເປັນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນນັ້ນ Today a minimum wage job in America will not ສະມ າຊິກສະພາສູງ ວໍເຣັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວວ່າ ມື້ນີ້ເງິນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຢູ່ໃນອາເມລິກາຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ ແລະ ລູກນ້ອຍພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຈົນໄດ້ ໃຫ້ຄິດເບິ່ງຄວາມແຕກຕ່າງອັນນັ້ນ ເພາະວ່າສຳ ລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ສິ່ງທັງໝົດທັງປວງແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງນີ້ທັງນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າໄປໂຄສະນາຫາສຽງຮ່ວມກັບທ່ານນາງ ວໍເຣັນ ກໍຄື ທ່ານ ຈູລຽນ ກາສໂຕຣ ອະດີດລັດຖະມົນຕີດ້ານເຄຫາສະຖາ ນ ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ Together we will show that hope can be bigger than fear, that light can be bigger than darkness, and that truth ໂດຍມີຄວາມສາມັກຄີ ຄືພ້ອມພຽງກັນ ພວກເຮົາຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຫວັງສາມາດຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຢ້ານກົວ ແສງສະຫວ່າງສາມາ ດຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມມືດມົນ ແລະ ເຫັນວ່າຄວາມຈິງສາມາດຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າຄວາມຂີ້ຕົວະ ທ່ານນາງ ວໍເຣັນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນແມ່ຍິງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປ ຫຼືບໍ່ກໍຄາດວ່າຈະເຂົ້າໄປສູ່ໃນກາ ນແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງຮວມມີທ່ານນາງ ຄຣິສຕັນ ຈິນລິແບຣນ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດນິວຢອກ ທ່ານນາງ ທູລີ ແກບເບີດ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກລັດຮາວາຍ ທ່ານນາງ ມາລາ ແຮຣິສ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ທ່ານນາງ ເອມີ ໂກລບູຈາ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດມິນນີໂຊຕາ ສ່ວນຄົນອື່ນໆທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາເຂົ້າແຂ່ງຂັນແມ່ນຮວມມີ ອະດີດສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກລັດເທັກຊັສ ທ່ານ ເບໂຕ ໂອຣຸ ກ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດນິວເຈີຊີ ທ່ານ ຄໍຣີ ບຸກເກີ

ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ມີສິ່ງດຽວທີ່ແຂງແກ່ນພຽງພໍທີ່ຈະແຫກອາເມລິກາອອກໃຫ້ເປັນສິ້ນໆ ນັ້ນກໍຄືອາເມລິກາເອງ ພວກເຮົາເຫັນມັນເລີ່ມຕົ້ນມີຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ ພວກເຮົາສະກັດກັ້ນໃຫ້ມັນຍຸຕິລົງດຽວນີ້ ດ ຽວນີ້ເລີຍ ທ່ານໄບເດັນ ອາດຈະເປັນຄົນທີ່ຮູ້ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າໃນປະຈຸບັນນີ້ ກໍຍັງບໍ່ມີສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນໃດທີ່ເຫັນຈະເປັນຄົນທີ່ຢູ່ໃນທ່າທີໄດ້ປຽບໝູ່ຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອ ອີງຕາມນັກວິເຄາະ ແຮ ຣີ ສາບາໂຕ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເວີຈິເນຍ ເຊິ່ງທ່ານໃຫ້ຄຳເຫັນດັ່ງນີ້

I think what's going to be clear in this nominating process is that it's not going to be ອີງຕາມທ່ານຈິມ ຄແຣສເລີ ຈາກ Third Way ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງຈະຈະແຈ້ງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການແຕ່ງຕັ້ງເອົາຜູ້ເລືອກຕັ້ງຕາງໜ້າໃຫ້ພັກກໍຄື ມັນຈະບໍ່ເປັນແບບພິທີສ ວມມົງກຸດໃຫ້ໂລດ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນໃນກໍລະນີຂອງທ່ານອານ ກໍຣ ທີ່ແຂ່ງກັບທ່ານບິນ ແບຣດລີ ໃນປີ 2000 ແລະ ໃນກໍລະນີຂອງທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ທີ່ແຂ່ງກັບທ່ານເບີນີ ແຊນເດີສ ໃນປີ 2016 ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈະມີການແຂ່ງຂັນກັນທີ່ເຜັດຮ້ອນ ໂດຍລວມກຳລັງຕົກຕ່ຳລົງກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານທຣຳອາດຈະປະເຊີນກັບການທ້າທາຍຂັ້ນຕົ້ນຈາກອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດໂອໄຮໂອ ທ່ານຈອນ ເຄຊິກ I would be running to be you know somebody to try to bring the country together
ທ່ານຈອນ ເຄຊິກ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນເພື່ອເປັນຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະພະຍາຍາມ ແລະ ຈະນຳເອົາປະເທດຫັນໜ້າເຂົ້າມາຫາກັນ ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດ ຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງການເລື ອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກໍແມ່ນແນໃສ່ການເຮັດໃຫ້ເຂດທີ່ສະໜັບສະໜູນການເມືອງຂອງທ່ານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂຶ້ນ ສະພາບການອັນນັ້ນອາດເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກທີ່ສະມາຊິກພັກ Republican ໃດໆ ທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງແຮງເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທີ່ມາຈາກພາຍໃນພັກຂອງທ່ານເອງໄດ້ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA